ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວຂ່າວໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊາບແດ່ວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າທີ່ວ່າ ໃນວົງການເຕະບານຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວນີ້ນະ ມັນງຽບເຫງົາໄປດົນເຕີບໃດ໋ ແຕ່ວ່າບາດນີ້ມັນຫວນກັບຄືນມານີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະ ກະຄືມີຂ່າວເນາະວ່າ ວົງການບານເຕະລາວນີ້ເນາະ ໄດ້ກັບມາຄຶກຄັກ ຫຼັງຊົບເຊົາໄປ ມາປະມານ 10 ປີເນາະ ເມື່ອຄົນລາວກະໄດ້ແຫ່ໄປເບິ່ງການເຕະບານຕ້ອນຮັບວັນຊາດ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 45 ປີ ຕັ້ງແຕ່ລອບລອງຊະນະເລີດໄປຈົນເຖິງລອບຊິງຊະນະເລີດເນາະ ຟຸດບອນລາຍການນີ້ ຈັດໂດຍ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີການເຊີນທີມບານເຕະຈາກ 17 ແຂວງ ເຂົ້າມາແຂ່ງຂັນທີ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 16 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳລັບຄູ່ຊິງຊະນະເລີ ດ ວັນທີ 21 2020 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ 21 ພຶດສະຈິກາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງເສືອໃຕ້ແດນຈຳປາ ແຂວງຈຳປາສັກ ພົບກັບທັບເມືອງມໍລະດົກໂລກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກະປາກົດວ່າມີກອງເຊຍຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໄປຊົມໃນສະໜ າມຈົນເຕັມຄວາມຈຸປະມານ 20,000 ຄົນເນາະ ຜົນການແຂ່ງຂັນ ທີມຈຳປາສັກຊະນະທີມຫຼວງພະບາງໃນການດວນຈຸດໂທດ 3 ຕໍ່ 2 ຫຼັງໃນເວລາ 90 ນາທີ ສະເໝີກັນຢູ່ 1 ຕໍ່ 1 ໂດຍທີມຈຳປາສັກກະໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະ ເລີດ ແລະ ກະເງິນລາງວັນອີກ 100 ລ້ານກີບ ຖ້າຄິດເປັນເງິນໄທກະ 325,584 ບາດ ມັນກ່ຽວກັບເລື່ອງເຕະບານນີ້ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນຟື້ນຂຶ້ນມາ ມາແຂ່ງຂັນກັນນີ້ ເພື່ອຊິເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ປີ 2020 ນີ້ຊັ້ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ຈັດຂຶ້ນມາເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ແຕ່ມີການເວົ້າກັນວ່າ ຕໍ່ໄປກະອາດຊິເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ ທີ່ຍົກລະດັບເປັນ ເປັນການແຂ່ງປະຈຳປີຈັ່ງຊີ້ນະ ຄັນ ຄັນເວົ້າ ວ່າເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ 2 ທັນວານີ້ ມັນກະຍັງບໍ່ຮອດເທື່ອນີ້ ກະແປວ່າ ຂັ້ນ Final ຊິງຖ້ວຍຊະນະເລີດນີ້ຍັງບໍ່ມີເທື່ອຕົວະ ອັນນີ້ກະມີ ມີແລ້ວນະ ກະຄືຖ້ວຍຊະນະເລີດກະໄດ້ແລ້ວ ໂອ້ ເພິ່ນຜ່ານໄປແລ້ວ ແຂ່ງ ກັນໄປຫວ່າງ ຜ່ານໄປແລ້ວ ອື ກະມີຫຼາຍກິດຈະກຳເນາະ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເພື່ອທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແຕ່ວ່າຈັດຜ່ານໄປ ຄ່ອຍໆທະຍອຍຈັດ ຈັດກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ມັນກະບໍ່ເຂົ້າໃຈປານໃດ ເພາະວ່າຄັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດ 2 ທັນວາ ເປັນຫຍັງມາຊິງຖ້ວຍດຽວນີ້ ດຽວນີ້ມັນແມ່ນເດືອນ 11 ສາກົນ ມັນຍັງຕັ້ງອີກຕັ້ງເກືອບເດືອນໜຶ່ງວ່າຊັ້ນເຖາະ ກະແປວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນຈັດຈັ່ງຊັ້ນກະແມ່ນເລື່ອງຂອງເພິ່ນ ແຕ່ວ່າ

ແຂວງໃດທີ່ວ່າສົ່ງເຂົ້າມາແຂ່ງກັນນີ້ນະ ມີການຈ້າງເອົານັກເຕະຂອງຕ່າງປະເທດໄປ ໄປຮ່ວມທີມໂຕເອງໄດ້ບໍ່ ອັນນີ້ເປັນການແຂ່ງຂັນພາຍໃນປະເທດເນາະ ເປັນ ເປັນຄົນລາວທັງໝົດເນາະ ນັກກິລາລ າວທັງໝົດ ອືມ ກໍແປວ່າແຕກຕ່າງກັບຄົນໄທ ທີມແຂ່ງຂັນໃນປະເທດໄທກໍຍັງຈ້າງເອົາຂາດີຂາເດັ່ນລາວມາເຕະນຳກໍມີ ຈັ່ງຊີ້ແມ່ນບໍ່ ອັນນັ້ນເປັນການເຕະເລື່ອງຂອງສະໂມສອນອາຊີບເນາະ ກໍຊິມີໃຫ້ ໃຫ້ຕ່ າງຊາດໄດ້ ຈຳນວນທີມໜຶ່ງບໍ່ເກີນຈັກຄົນ ກໍຊິມີກຳນົດຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ປະເທດໄທເຕະບານ ມັນມີທີມໃດແດ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ມັນມີຂັ້ນຈັງຫວັດ ແລ້ວກະຂັ້ນອາຊີບ ແລ້ວກະຂັ້ນແຫ່ງຊາດບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືຂັ້ນສະໝັກຫຼິ້ນເນາ ະ ແລ້ວກະຂັ້ນສະໂມສອນ ແລ້ວກະຂັ້ນລະດັບຊາດເນາະ ຕອນນີ້ກໍມີຢູ່ສາມຂັ້ນນຳກັນປະມານນີ້ ແຕ່ລະຂັ້ນກະຊິມີເປັນລຸ້ນໆເນາະ ຄືລຸ້ນເຍົາວະຊົນ ລຸ້ນ ອ່າ ລຽກວ່າໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແດ່ ແລ້ວກະລຸ້ນ ລຸ້ນປະຊາຊົນ ຈັ່ງ ຊີ້ກໍມີຄືກັນ ມີຮອດເພດຍິງພຸ້ນລະເນາະ ແມ່ນ ມີຮອດເພດຍິງ ເພດທີສາມເດ ລາວ ລາວກໍມີເນາະ ເລື່ອງປະເພດຍິງເນາະ ເພດທີສາມເດລະ ເພດທີສາມ ຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ມີ ໂອ ຍັງບໍ່ມີ ມີ ມີ ມີແຕ່ແຂ່ງນາງງາມເພດ ທີສາມນີ້ມີ ແມ່ນບໍ່ ມີ ມີແຂ່ງນາງງາມເພດທີສາມນີ້ມີຢູ່ ອືມ ແລ້ວກະ ຄັນຊິເວົ້າລະ ນາງງາມເພດທີສາມນີ້ແມ່ນ ເຂົາຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນວ່າ ນາງງາມເພດສາມຂອງປະເທດໄທນີ້ງາມທີ່ສຸດໃນໂລກເດີ້ນີ້ ອາດຈ ະແມ່ນຈິງຢູ່ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງເຕະບານນີ້ນະ ຂໍເວົ້າວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີການແຂ່ງຂັນນີ້ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 2 ທັນວານີ້ນະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າມັນງຽບເຫງົາໄປດົນເຕີບນີ້ ແລ້ວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ມັນ ມັນ ທາງກ ານເພິ່ນໄດ້ເອີ່ຍ ຫຼືວ່າໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ວີ່ແວວແນວໃດບໍ່ວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນຊິເຮັດແບບໃດອີກ ຕາມເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ເຄີຍຟັງເຂົາເຈົ້າເວົ້າເນາະ ວ່າເລື່ອງຂອງການແຂ່ງຂັນ ບານລາວເນ່ຍ ຫຼັງຈາກເຕະໄປແລ້ວນີ້ເ ນາະ ຕໍ່ໄປເນ່ຍ ກະອາດຊິໃຫ້ເປັນ ເປັນ ເປັນການແຂ່ງຂັນປະຈຳປີຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເປັນເກມປະຈຳປີຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວໃນການແຂ່ງຂັນຊຸດນີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມີຂ່າວຄາວອັນບໍ່ຮັກບໍ່ດີບໍ່ ເພາະວ່າໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານ ກ່ອນນີ້ແມ່ນວ່າ ນັກເຕະລາວນີ້ມັນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈຳບໍ່ໄດ້ຄັກ ອັນມືຮັບບານບໍ່ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງນີ້ແຫຼະ ລົ້ມບານຈັ່ງຊັ້ນລະ ກໍ ກໍເລີຍວ່າຖືກ ຕ້ອງຫ້າມໂດຍວົງການເຕະບານໂລກ ບໍ່ໃຫ້ເຕະຈັກປີຈັກຟ້າຈັກເດືອນ ຈັ່ ງຊີ້ນະ ອັນໃນການແຂ່ງຂັນຂັ້ນພາຍໃນປະເທດລາວນີ້ ມັນມີສິ່ງທີ່ບໍ່ຮັກບໍ່ດີໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນ ດັ່ງວ່າມີຂ່າວ ມີຂ່າວລົ້ມບານມີຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີເນາະ ຍັງບໍ່ມີ ອາດຈະທີ່ຜ່ານມາເລື່ອງຂອງການລົ້ມບານເນ າະ ກໍເປັນ ເປັນໂຕບຸກຄົນເນາະ ບໍ່ ບໍ່ກ່ຽວກັບທີມ ການຖືກແບນການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກເນ່ຍ ກໍຄື ເປັນການຫ້າມໂຕ ໂຕບຸກຄົນເນາະ ບໍ່ໄດ້ຫ້າມ ຫ້າມທີມ ຫ້າມປະເທດເນາະ ເພາະວ່າມັນເປັນການ ການເຮັດ ຄວາມຜິດສ່ວນໂຕເນາະ ມັນມີການຕ້ອງຫ້າມແບນຫຼາຍປີແລ້ວນະ ນັກເຕະລາວແມ່ນສອງສາມຄົນແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກໍຈື່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າ
ຮູ້ສຶກຊິສາມຄົນເນາະ ອື ຈຳ ຈຳໄດ້ເພີນໆ ນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນມື ມືກາວຮັບບານຊັ້ນນະ ເອົາລະ ບັດນີ້ນີ້ເລື່ອງທີ່ວ່າເບຍລາວ ເວົ້າວ່າ ລາວເຮັດລາວໃຊ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກະແມ່ນຂອງລັດຖະບານລາວ ແທ້ ຈິງບໍ່ແມ່ນ ຍຶດເອົາມາຈາກເບຍລາວທີ່ວ່າກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃນຕອນຕົ້ນໆ ໃນສະໄໝ 70 ໂດຍທ່ານອ່ຽມ ນໍລະສິງ ທີ່ວ່າໝົດຊີວິດໄປຢູ່ຄຸ້ມທາດດຳຫັ້ນ ເຮືອນສາມຊັ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂົວສາຍລົມຫັ້ນ ອັນນີ້ນີ້ມັນເປັນຄວາມຈິງ ດັ່ ງນັ້ນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເບຍລາວນີ້ມັນກະມີການຄ້າຂາຍມາ ເປັນຂັ້ນລະດັບເອກອັນໜຶ່ງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະ ມີຜົນລາຍງານອອກມາປະຈຳປີນີ້ເດ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະອັນນີ້ເນາະ ອ່າ ກະມີລາຍງານຜົນປະຈຳ ປີອອກມາເນາະວ່າ ເນື່ອງໃນວັນຊາດ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສອງທັນວາ ຄົບຮອບ 45 ປີນີ້ເນາະ ທ່ານ ສຸນທອນ ພົມມະຈັກ ປະທານບໍລິສັດເບຍລາວ ກະໄດ້ເປີດໃຈໃຫ້ສຳພາດສື່ມວນຊົນວ່ າ ບໍລິສັດເບຍລາວ ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1973 ເນາະ ເບຍ ແລະ ກະຈຳໜ່າຍນ້ຳແຂງ ນ້ຳອັດລົມນຳ ກະຄືເປັນ ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງ ຂອງບໍລິສັດເນາະ ໃນປີ 1974 ປີທຳອິດເນາະ ທີ່ຜະລິດເບຍໄດ້ກະປະມານ 1.6 ລ້ານລິດ ປີ 2020 ນີ້ກະ ຜະລິດເບຍໄດ້ 950 ລິດ ມີໂຮງງານຢູ່ 3 3 ແຫ່ງ ກະຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ແຫ່ງ ແຂວງຈຳປາສັກ 1 ແຫ່ງ ແລະ ກະໃນອະນາຄົດ ກະຊິມີການສ້າງໂຮງງານທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງເນາະ ອ່າ ເບຍລາວກະໄດ້ກາຍ ເປັນແບຣນແຫ່ງຊາດ ມີການສົ່ງອອກ 20 ປະເທດປະມານນີ້ເນາະ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍີ່ປຸ່ນ ຈີນ ໄທ ຫວຽດນາມ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ກະອື່ນໆ ເບຍລາວກະຍັງເປັນບໍລິສັດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ ແກ່ງົບປະມານລັດເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ປີໜຶ່ງກະຊວງການເງິນກະມີໄດ້ລາຍລັບຈາກເບຍລາວນີ້ເຖິງ 20,000 ລ້ານກີບເນາະ ອືມ ມັນກະດັ່ງທີ່ເວົ້າລະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງພັກລັດ ເພິ່ນ ເພິ່ນຍຶດເອົາ ດັ່ງຍຶດເອົ າໂລງງານຢາສູບ ພວງ ຊະນະນິກອນ ຢູ່ຄຸ້ມໜອງບອນຫັ້ນລະ ຍຶດເອົາຂອງທ່ານ ອ່ຽມ ນໍລະສິງ ນີ້ ທີ່ວ່າມີຫຼາຍຄອບຄົວ ມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນລົງທຶນນຳນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຍຶດເອົາ 1 ລະແມ່ນໂລງງານແຟບລາວ 2 ໂລງງາ ນແປັບຊີລາວ 3 ໂລງງານເບຍລາວ ທີ່ວ່າຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຫຼັກ 8 ກາຍຈີ່ນາຍໂມ້ໄປຫັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຍຶດເອົາ ອັນນີ້ແມ່ນຍຶດເອົາແທ້ໆລະ ບໍ່ແມ່ນຂໍເອົາ ຫຼື ແມ່ນຫຍັງລະ ຍຶດເອົາແທ້ໆລະ ຜູ້ກ່ຽວກໍຫວັງວ່າລັດຖະບານລາວນີ້ໃນ ມື້ໜຶ່ງຄົງຈະສົ່ງຄືນວ່າຊັ້ນ ຖ້າໄປ ຖ້າໄປ ຖ້າໄປ ກະເລີຍຕາຍຢູ່ຄຸ້ມທາດດຳຫັ້ນ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າລາຍງານນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າເພິ່ນລາຍງານອອກມາດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນນະ ເພິ່ນໄດ້ຊິບອກ ຫຼື ວ່າເວົ້າສູ່ຟັ ງ ຫຼື ບໍ່ວ່າໄດ້ກຳໄລຫຼາຍປານໃດປີນີ້ ໃນຕົວກຳໄລນັ້ນ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າ ມາເຖິງວັນນີ້ເນາະ ກະຄືທາງເບຍລາວນີ້ ບໍລິສັດເບຍລາວນີ້ ອ່າ ການຄ້າເລື່ອງຂອງເບຍ ຫຼື ກະເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆໃນ ປະເທດນີ້ 95 ເປີເຊັນ ໃນ ໃນ ຂອງປະເທດລາວນີ້ເປັນຂອງເບຍລາວເນາະ ຄືສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດເນາະ ມັນກະບໍ່ແນ່ໄດ໋ວ່າ ອັນ ເພິ່ນກຳຕະຫຼາດເບຍໃນລາວໄດ້ 95 ເປີເຊັນລະ ຊິດີ ຫຼື ງາມ ລະກະໄດ້ກຳໄລຫຼາຍ ບໍ່ແມ່ນນະ ບາງເທື່ອກຳໄດ້ຢູ່ 95 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າຂາດທຶນກະມີ ມັນເປັນໄປໄດ້ອັນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອມັນທີ່ວ່າເພິ່ນກຳໄດ້ 95 ເປີເຊັນລະ ເພິ່ນກໍລາຍງານມາແບບນີ້ນີ້ນະ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຫຼື ວ່ານັກທຸລະກິດນີ້ ມັນຕ້ ອງຕີລາຄາເມືອໜ້າ ສຳລັບອະນາຄົດນີ້ ເພິ່ນໄດ້ກະຕວງບໍ່ວ່າ ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໄປນີ້ ເບຍລາວນີ້ຊິເປັນແນວໃດ ອັນນີ້ກະຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າເບຍລາວກະຊິພະຍາຍາມ ອ່າ ດຶງສ່ວນແບ່ງໃ ຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ລະກະຄົງຄວາມເປັນເຈົ້າ ເຈົ້າແຫ່ງເລື່ອງເບຍໃນ ໃນ ໃນປະເທດເນາະ ລະສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ ເພາະວ່າມັນບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ຫຼື ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ຫຼື ວ່າມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວມານານແ ລ້ວ ຄືວ່າໃນສະໄໝ 80 ນີ້ແມ່ນວ່າ ເບຍລາວນີ້ຂາຍໃຫ້ເບຍກາສິງໄທແລ້ວໄດ໋ ຕາມທີ່ຈຳໄດ້ມີຂ່າວໆຫັ້ນນະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເບຍໄທນີ້ກໍໄປຂາຍໃຫ້ເບຍສິງກະໂປຊັ້ນນະ ລະໃນ ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ສະພາບກາ ນທີ່ກ່າວມານີ້ມັນ ມັນເປັນແນວໃດ ທ່ານຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ກະຖືວ່າ ຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ ເຄີຍເຫັນເນາະ ເລື່ອງຂອງບໍລິສັດເບຍລາວຊັ້ນກະແຕ່ຂ່າວ ຂ່າວທີ່ ທີ່ຜ່ານມາ ກະເບຍ ເບຍລາວນີ້ກະຄື ຄືເບຍຄໍເສືອເນາະ ທີ່ເຮົາ ເຮົາເຫັນກາຢູ່ນີ້ເນາະ ກະ ກະຍັງເປັນ ເປັນຂອງລາວຢູ່ເນາະ ໄປ ໄປຝັ່ງລາວກະໄດ້ກິນເບຍລາວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຍັງເອີ້ນກະເບຍລາວຈັ່ງຊີ້ຢູ່ເນາະ ຄື ຄືກະແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າກວດເບຍ ມັນກະເປັນກວດເບຍ ຮູບເກົ່າ ແລ້ວກະສີເກົ່າ ແລ້ວ ກາເບຍຫັ້ນກະອັນເກົ່າຢູ່ ແຕ່ວ່າທ່ານແນ່ໃຈແທ້ບໍ່ວ່າຍັງ ຍັງເປັນຂອງຄົນລາວຢູ່ ເພາະວ່າຍີ່ຫໍ້ການຄ້າມັນຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ມັນເປັນແບບນັ້ນແບບນີ້ ແຕ່ວ່າເຈົ້າຂອງແທ້ໆຫັ້ນມັນແມ່ນ ຜູ້ອື່ນ ບໍ່ແມ່ນຄົນເກົ່າກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ການຄ້າການຂາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ຫຼາຍອັນນີ້ ບໍລິສັດປະກັນໄພນີ້ ໂອ້ຍ ໂຄສະນາບັກຄັກໆ ແຕ່ວ່າເບິ່ງຄັກໆແລ້ວ ຈິ້ມເຂົ້າໄປຄັກໆແລ້ວ ມັນແມ່ ນຂອງປະເທດອັງກິດ ຫຼືວ່າອາເມລິກັນພຸ້ນໃດ໋ ຫຼາຍອັນຫັ້ນນະ ອັນ ອັນນີ້ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຍັງເປັນຂອງຄົນລາວຢູ່ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມຂ່າວສານເນາະ ວ່າເລື່ອງຂອງເບຍລາວນີ້ກໍຖືວ່າຍັງ ຍັງເປັນຂອງເບຍລາວ ຢູ່ເນາະ ຍັງຂອງລາວຢູ່ເນາະ ອືມ ຄັນວ່າຈັ່ງຊັ້ນກໍຖືວ່າແມ່ນຂອງຄົນລາວຢູ່ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ການຄ້າຊາຍແດນໄທລາວຈີນນີ້ນະ ຟື້ນໂຕຂຶ້ນວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ເດ ມັນເປັນມາຈັ່ງ ໃດ ອັນນີ້ກະເປັນການຄ້າຂາຍສະເພາະທາງຈັງຫວັດຊຽງລາຍເນາະ ກັບທາງ ອ່າ ລາວ ແລ້ວກະທາງຈີນ ທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດພຸ້ນເນາະ ອັນນີ້ລາຍງານໂດຍສຳນັກງານການຄ້າຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ກະແຈ້ງວ່າ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັກກະລາເຖິງກັນຍາ 2020 ການຄ້າຊາຍແດນຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ຜ່ານຈຸດຜ່ານແດນຖາວອນແມ່ສາຍ ຂົວມິດຕະພາບໄທ-ພະມ້າ ຂ້າມນ້ຳສາຍແຫ່ງທີ 2 ອຳເພີແມ່ສາຍ ທ່າເລືອແມ່ນ້ຳຂອ ງ ອຳເພີຊຽງແສນ ແຫ່ງທີ 2 ແລະກະຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 4 ອຳເພີຊຽງຂອງ ທີ່ຍັງເປີດໃຫ້ນຳເຂົ້າສົ່ງອອກໄດ້ ໂດຍມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ມີມູນລະຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ຕອນນີ້ກະ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນາະ ຫຼັງຈາກເຄີຍລົດລົງຊ່ວງເກີດວິກິດໂຄວິດ-19 ກະເລີ່ມມີການປິດດ່ານຊາຍແດນ ທັງດ້ານຊາຍແດນໄທ-ພະມ້າ ໄທ-ລາວ ລວມເຖິງ ເລືອແມ່ນ້ຳຂອງຂອງປະເທດຈີນເນາະ ລ່າສຸດນີ້ຫວ່າງເ ດືອນສິງຫາເຖິງເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ຕົວເລກການສົ່ງອອກສິນຄ້າຈາກປະເທດໄທ ຜ່ານທາງຂົວມິດຕະພາບໄທໄປສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 4 ອຳເພີຊຽງຂອ ງ ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2 ເທົ່າ ຂະນະທີ່ດ້ານອຳເພີແມ່ສາຍ ການສົ່ງອອກເລີ່ມຄົງທີ່ ຫຼັງຈາກໄທພະມ້າມີການປັບລະບົບຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ສອດ ສອດຄ່ອງ ຫຼາຍໂຕເນາະ ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານະການໂຄວິດ ແລ້ວ ກະຢ່າງໃດກະຕາມເນາະ ມູນລະຄ່າການຄ້າຊາຍແດນທັງ 3 ອຳເພີຂອງຊຽງລາຍ ໄລຍະ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຜ່ານໄປທາງລາວແລ້ວກະຈີນເນາະ ກະມີຍອດລວມກັນທັງໝົດກະຢູ່ທີ່ 34,880 ລ້ານກວ່າບາດ ເປັນກາ ນສົ່ງອອກຢູ່ທີ່ 27,610 ລ້ານກວ່າບາດ ແລ້ວກະນຳເຂົ້າ 7,266 ລ້ານກວ່າບາດເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນຕົວເລກຂອງການຄ້າຂາຍໃນຊ່ວງເກົ້າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ກໍແປວ່າສິນຄ້າອອກຈາກປະເທດໄທນີ້ເຂົ້າໄປຈີນນີ້ມັນ ມັ ນ ມັນຫຼາຍກວ່າທີ່ວ່າເຂົ້າມາໄທຈັ່ງຊີ້ ເປັນທີ່ຊາບໄດ້ບໍ່ວ່າສິນຄ້າຈາກໄທໄປຈີນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຫຍັງແທ້ ສ່ວນໃຫຍ່ໆເນາະ ກໍຈະເປັນພືດຜົນທາງການກະເສດເນາະ ກໍຄືຢ່າງພວກຢາງພາລາ ຜົນລະໄມ້ຈັ່ ງຊີ້ເນາະ ຄື ຄືໝາກໄມ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ສຳລັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ສູ່ລາວ ມັນຟື້ນດີຂຶ້ນ ມັນດີຢ່າງໃດເນາະ ອັນນີ້ກະ ກະຄືທາງ ທາງ ທາງລາວເອງກະໄດ້ ເອີ ນຳສິນຄ້າ ພວກສິນຄ້າກະສິກຳເນາະ ມາ ມ າທາງ ອ່າ ທາງໄທແດ່ ພວກໄມ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະອີກສ່ວນໜຶ່ງກະໄປທາງຈີນໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຂ່າວອອກມາເນາະ ກະຄືທາງ ທາງຈີນນີ້ກະ ກະຫຼຸດພາສີ 0% ໃຫ້ກັບທາງລາວນີ້ ຫຼາຍຮ້ອຍຫຼາຍພັ ນລາຍການຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຂອງ ທຸລະກິດຂອງຈີນໄດ້ຫຼາຍຢ່າງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນດີຂຶ້ນຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນແລ້ວນີ້ແມ່ນວ່າ ຂ່າວ ຂ່າວທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ແມ່ນ ວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຄວນຊາບ ແລະກະຄວນສຶກສາເບິ່ງ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບຂ່າວຄາວຕ່າງໆນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook